ການພັກລາພັກການ Parental Leave ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ການພັກລາພັກການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເພື່ອດູແລລູກໆ ທີ່ມີການປ່ຽນແປງທີ່ບັດນີ້ສັກສິດຂຶ້ນແລ້ວ Parental Leave ໃໝ່ ແມ່ນສຳລັບທັງຍິງແລະຊາຍ ແລະທຸກໆເພດ ບັດນີ້ຄົນທີ່ ເປັນພໍ່ແມ່ໃໝ່ໆ ຈະບໍ່ຖືກຄວບຄຸມແບບຕາຍໂຕໃນການກັບຄືນໄປເຮັດວຽກເຮັດການ ນີ້ແມ່ນພາຍໃຕ້ Parental Leave ໃໝ່ທີ່ຖືກບັນຍັດອອກມາໃນວັນພຸດທີ 1 ເດືອນກໍລະກະດາ ປີ 2020 ນີ້ ແຕ່ຜູ້ຍິງທີ່ພັກລາພັກການ ພາຍໃຕ້ Parental Leave ແ ມ່ນຈະບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນຄ່າເບ້ຍບຳນານ ຄືເງິນ Superannuation ນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າມີເງິນມີຄຳ Superannuation ໜ້ອຍ ບາດວ່າໄປບຳນານໃນອະນາຄົດ ການບໍ່ແຂງກະດ້າງຕາຍໂຕ ກ່ຽວກັບ Parental Leave ໃໝ່ນັ້ນ ເປັນຫຼັກຂອງການປ່ຽນແປງ ໂຄງການ Parental Leave ຂອງລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍ ທີ່ພໍ່ແມ່ໄດ້ຮັບເງິນຄ່າແຮງງານຢູ່ຕໍ່ໆໄປໃນເມື່ອພັກ ກ່ອນນີ້ ພໍ່ແມ່ທີ່ລາການໄປດູແລລູກໆ ຄື Parental Leave ແມ່ນຕ້ອງພັກການເຖິງ 18 ສັບປະດາ ແຕ່ບັດນີ້ແມ່ນຕ້ອງພັກ 12 ສັບ ປະດາ ແລະມີສິດເລືອກວ່າ ຈະໃຊ້ເວລາ 6 ສັບປະດາສຸດທ້າຍ ຫຼື 30 ມື້ສຸດທ້າຍ ຂອງການພັກລາພັກການອີກນັ້ນເພື່ອເຮັດຫຍັງ ຕົວຢ່າງ ຄົນດູແລລູກໆ ສາມາດເລືອກພັກວຽກພັກການພຽງແຕ່ 2 ມື້ ເປັນໄລຍະຍາ ວນານ ເພື່ອຜ່ອນຄາຍຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນດ້ານກັບຄືນໄປເຮັດວຽກເຮັດການ ຈາກການພັກ 12 ສັບປະດານັ້ນແລ້ວ ສຳລັບ Brianna ທີ່ເປັນແມ່ຄົນ ຄົນໜຶ່ງ ນີ້ເປັນການຊົດຊ່ວຍອັນໜຶ່ງສຳລັບຍານາງ ແຕ່ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ບໍ່ມີການ ປ່ຽນແປງ ແມ່ນກ່ຽວກັບເງິນບຳນານ Superannuation ລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍຈະບໍ່ຈ່າຍຄ່າ Superannuation ໃຫ້ ເມື່ອພໍ່ແມ່ບໍ່ໄປເຮັດວຽກເຮັດການ ນີ້ເປັນແບບນີ້ ກະທັ້ງທີ່ຍານາງ Sandra Buckley ຂອງພັກເລເບີອົດສະຕຣາເລຍ ນະທີ່ Women in Super ຮຽກ ຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ເສຍຄ່າ Superannuation ເມື່ອໄປພັກລາພັກການນັ້ນກໍຕາມແຕ່ ຍານາງ Buckley ເວົ້າວ່າ ບໍ່ມີການເສຍຄ່າ Superannuation ໃຫ້ໃນ Parental Leave ແບບໃໝ່ນັ້ນ ໜຶ່ງສ່ວນສາມຂອງຜູ້ຍິງໄປບຳນານໂດຍມີຄວາມທຸກຍາກ ວ່າຊັ້ນ ມັນກໍມີຄວາມ ຕ້ອງການພິເສດບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ທີ່ຖືກຕ້ອງການເພື່ອການຊ່ວຍເຫຼືອ ພໍ່ແມ່ຂອງເດັກນ້ອຍອ່ອນທີ່ເກີດບໍ່ຈົບ ຫຼືວ່າບໍ່ຕາມກຳນົດ ເລື້ອຍໄປຢູ່ກັບລູກໆໃນໂຮງພະຍາບານ ນີ້ຫຼຸດຜ່ອນມາກມາຍ ການທີ່ພວກເຂົ າເຈົ້າໄດ້ຢູ່ກັບລູກນ້ອຍອ່ອນ ໃນການພັກລາພັກການ Parental Leave ທີ່ໄດ້ຮັບເງິນຄ່າແຮງງານ Melinda Cruz ທີ່ Miracle Babies ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ມີການຕໍ່ເວລາການພັກລາພັກການ ໃຫ້ Parental Leave ທີ່ຕົກຢູ່ໃນສະຖານະການສະຖານະພາບແບບ ນັ້ນ ລູກຝາແຝດຂອງຍານາງ Eve Jenkins ເກີດກ່ອນກຳນົດ 2 ເດືອນ ແລະຕ້ອງຢູ່ໃນໂຮງພະຍາບານເຖິງ 6 ສັບປະດາ ຍານາງເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ ນັ້ນເປັນເຫດການທີ່ໂຫດຮ້າຍທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນກັບເຮົາ ມັນເຮັດໃຫ້ອິດເມື່ອຍ ຫຼາຍ ແລະເຮົາບໍ່ຢາກໃຫ້ມັນເປັນຊິ້ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການພັກລາພັກການ Parental Leave ຂອງເຮົາ ໃນປະເທດນິວຊີແລນ ທີ່ເປັນປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງກັບປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນສຳລັບລູກໆທີ່ເກີດກ່ ອນກຳນົດ ທີ່ໃຫ້ເວລາພັກເພີ່ມສຳລັບລູກໆທຸກຄົນທີ່ເກີດກ່ອນກຳນົດ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ປະເທດນິວຊີແລນໃຫ້ພັກລາພັກການ parental leave ໄດ້ເຖິງ 26 ສັບປະດາ ຄືພັກໄດ້ສອງເດືອນຫຼາຍກວ່າຂອງປະເທດອົດສະຕຣາລີ ແຕ່ ວ່າໄດ້ຮັບເງິນໜ້ອຍກວ່າ 200 ໂດລາຕໍ່ສັບປະດາ ກວ່າທີ່ parental leave ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີໄດ້ຮັບ 750 ໂດລາຕໍ່ສັບປະດາ